ຊາວອາເມລິກັນສ່ວນໃຫຍ່ ມັກຈະລໍຖ້າຈົນກວ່າອອກກິນເບ້ຍບຳນານແລ້ວ ຈຶ່ງວາງແຜນເດີນທາງຄັ້ງໃຫຍ່ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນທ້າວ ມິກກາ Meyer ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ລາວມີອາຍຸພຽງ 30 ປີ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິ ງຕັນ ເລີ່ມການຜະຈົນໄພໃນຊີວິດຂອງລາວແລ້ວ ທ້າວ Meyer ມີແຜນທີ່ຈະເດີນທາງຂ້າມສະຫະລັດ ແລະ ຢ້ຽມຢາມທຸກໆສວນອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດພາຍໃນສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນການເດີນທາງທີ່ຈະນຳພາລາວໄ ປສູ່ 50 ລັດ ພາຍໃນໄລຍະ 3 ປີ ຖ້າຫາກລາວບັນລຸເປົ້າໝາຍ ລາວຈະເປັນບຸກຄົນທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍສຸດທີ່ຈະຢ້ຽມຢາມສວນອຸດທະຍານທັງໝົດ 411 ແຫ່ງ ແລະ ເປັນພຽງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເດີນທາງລວດດຽວຕິດຕໍ່ກັນໄ ປ ແລະ ລາວມີແຜນທີ່ຈະໃຊ້ລົດຕູ້ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະເປັນບ່ອນພັກເຊົາຂອງລາວ ທ້າວ Meyer ຈະຊ່ອຍບ່ອນພັກເຊົາທີ່ສົມຄວນ ແຕ່ເປັນເຮືອນຢູ່ເຄື່ອນທີ່ສຳລັບການຢ້ຽມຢາມສວນອຸດທະຍານ ແລະ ອີກຫຼາຍ ໆຢ່າງ So when I first started planning this trip I too thought of the 59 big national parks ທ້າວ Meyer ອະທິບາຍວ່າ ເວລາຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມແຜນເດີນທາງດັ່ງກ່າວນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄິດເຖິງສວນອຸດທະຍານໃຫຍ່ໆ 59 ແຫ່ງ ເຊັ່ນ Grand Canyon Acadia Yellowstone ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮ ຽນຮູ້ວ່າລະບົບສວນອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດແມ່ນມີຫຼາຍໄປກວ່າສວນອຸດທະຍານທີ່ໃຫຍ່ໆເຫຼົ່ານີ້ ມັນແມ່ນທຸກໆຢ່າງ ນັບແຕ່ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລແຫ່ງຊາດ ອະນຸສາວະລີຕ່າງໆ ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາ ດ ຕະຫຼອດຈົນຮອດບັນດາສະໜາມລົບແຫ່ງຊາດ ມັນແມ່ນລະບົບທັງໝົດນີ້ທີ່ຫຼາຍໄປກວ່າທິວທັດ ນີ້ບໍ່ແມ່ນການເດີນທາງລົດເທື່ອທຳອິດຂອງທ້າວ Meyer ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ລາວເປັນຄົນມາຈາກ Nebraska ເຄີຍເດີນທາງຢ່າ ງຫຼວງຫຼາຍທົ່ວສະຫະລັດ ແລະ ອີກຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງໂລກມາແລ້ວ ມັນເປັນການປະຕິບັດປະຈຳປີທີ່ເກີດຈາກປະສົບປະການທີ່ຊອກຊ້ຳໃນທາງສ່ວນຕົວ My dad passed away at age 58 before he got to retire when I was 19 years old and it really made me realize that ພໍ່ຂອງຂ້ າພະເຈົ້າເສຍຊີວິດອາຍຸ 58 ປີ ກ່ອນລາວກິນເບ້ຍບຳນານ ຂ້າພະເຈົ້າອາຍຸ 19 ປີ ແລະ ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າສຳນຶກວ່າ ຊີວິດນີ້ສັ້ນ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ຄ່ອຍຈະໄດ້ກິນເບ້ຍບຳນານ ຫຼື ເປັນເວລາທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງພວກເຮົາກາຍເປັນຈິງ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຈິງດຽວນີ້ ໃນອາຍຸ 30 ປີ ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າຂ້າ ພະເຈົ້າປັດຈຸບັນບັນລຸກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນ ນັ້ນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນເຫດຜົນການເດີນທາງຂອງລາວທີ່ຈະມີ 12 ບັ້ນຂອງການເດີນທາງປະຈຳປີຂອງລາວ ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ພໍ່ຂອງລາວ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ ວາມຝັນຂອງລາວກາຍເປັນຄວາມຈິງ ໃນການທ່ຽວຊົມລະບົບສວນອຸດທະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອາເມລິກາ ລາວໄດ້ເລີ່ມແຜນການເດີນທາງຂອງລາວໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງສະຫະລັ ດ ແລະ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມສວນອຸດທະຍານຫຼາຍໆແຫ່ງດັ່ງກ່າວ ຫຼາຍອາທິດກ່ອນການອອກເດີນທາງ ເຊິ່ງລາວມີກຳນົດໃສ່ວັນພໍ່ ຄືວັນທີ 19 ເດືອນມິຖຸນານີ້ ທ້າວໄມເອີ ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເ ປັນເວລາ 4 ປີແລ້ວ ແລະ ບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນວ່າ ມີອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດເຖິງ 40 ແຫ່ງ ໃນໄລຍະ 30 ໄມລ໌ ຈາກເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ພວກເຮົາມັກໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າ ຄົນວ່າ ໂອ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປບ່ອນນັ້ນ ມັນຢູ່ພຽງໄ ປຕາມຖະໜົນສາຍນີ້ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນງ່າຍທີ່ຈະລືມກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ໜ້າງຶດງໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບພວກເຮົາ ລາວໄດ້ຮັບປຶ້ມຕີກາທີ່ເປັນໜັງສືພິເສດ ໃນການຢ້ຽມຢາມສວນອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ ລະແຫ່ງ ແລະ ເວລານີ້ລາວໄດ້ສະສົມໄວ້ເຖິງ 12 ຫົວແລ້ວ ປຶ້ມນີ້ໄດ້ອອກໃຫ້ໂດຍບັນດາສະໂມສອນນັກເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມສວນອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເປັນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອນັກທ່ອງທ່ຽວຕິດຕາມເ ບິ່ງການຢ້ຽມຢາມອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ບ່ອນຕີກາທຳອິດມາຈາກການໄປຢ້ຽມຢາມອະນຸສາວະລີວໍຊິງຕັນ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການບາງສິ່ງບາງຢ່າງເປັນຮູບພາບສັນຍາລັກ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ຊາວອາເມລິກັນທັງໝົດ ແລະ ຄົນຢູ່ທົ່ວໂລກພາກັນຮູ້ ແຕ່ວ່າອາດບໍ່ຮູ້ກໍຄືອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ ທ້າວໄມເອີ ໄດ້ທ້ອນເງິນເພື່ອການເດີນທາງຂອງລາວມາເປັນເວລາ 4 ປີແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວ ຽກສອງວຽກ ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແຕ່ລາວກ່າວວ່າ ລາວມີທຶນຢ່າງເຕັມສຳລັບແຕ່ປີທຳອິດ ທ້າວໄມເອີ ກ່າວວ່າ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເພິ່ງພາທຶນມາຈາກການໃຫ້ບໍລິຈາກ ບາງທີອາດມາຈ າກການອຸ້ມຊູຂອງບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຫ້ບໍລິຈາກ ຫຼື ແມ່ນແ ຕ່ພຽງສະໝັກເປັນສະມາຊິກສື່ມວນຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ລາວຕ້ອງການຢາກໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຢ່າງພຽງພໍ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ ເພື່ອລາວຈະໄດ້ຊາບຊຶມ ແລະ ຊື່ນຊົມໃນປະສົ ບການຂອງອຸດທະຍານ ທ້າວໄມເອີ ມີແຜນທີ່ຈະແບ່ງປັນການເດີນທາງຂອງລາວ ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ທົ່ວໂລກຮູ້ວ່າ ສະຫະລັດມີລະບົບສວນອຸດ ທະຍານທີ່ໜ້າງຶດງໍ້ທີ່ສຸດ ໃຫ້ເບິ່ງໃຫ້ຊົມຫຼາຍໄປກວ່າ Grand Canyon ທ່ານຜູ້ໃດມີຄວາມສົນໃຈຢາກຕິດຕາມເບິ່ງການເດີນທາງຂອງທ້າວໄມເອີ ສາມາດເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊຂອງລາວໄດ້ ແລະ ຕິດຕາມລາວທາ ງ Twitter Facebook Instagram ແລະ YouTube ໄດ້ ສຳລັບໂຕຂ້າພະເຈົ້າໃນທາງສ່ວນຕົວແລ້ວ ເປົ້າໝາຍຂອງການເດີນທາງດັ່ງກ່າວ ກໍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ປະສົບການໜຶ່ງໃນຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເພື່ອຈະສາມາດຮູ້ວ່າເວລາໃດທີ່ຂ້າພະເ ຈົ້າຕາຍໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດກ່າວໄດ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຝ່ຝັນຫາຢູ່ເລື້ອຍ ລາວມີແຜນທີ່ຈະສິ້ນສຸດການເດີນທາງຂອງລາວຢູ່ອະນຸສາວະລີ ລິງກອນ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ບໍ່ໄກປານໃດຈາກບ່ອນທີ່ລາວເລີ່ມຕົ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA